بي ايمان ڪافر کي ڪونه لاحق ڪبو، الحقنا بهم ذريتهم پوء اولاد انهن جي انهن سان اسان چنبڙائي ڇڏينداسين. هيء دعا قبول ٿي رسول الله صلي الله عليه وسلم اڳين جي عملن منجهون ڪونه ڪو ناقص ڪبو. ڪل امرئ بما ڪسب رهين هر هڪڙو پنهنجي عمل ۾ پنهنجي شخص ڪيل ۾ مرهون هوندو. مرهون جو مطلب هي آهي ته الله تعاليٰ مٿون ڪيو آهي فضل، بيان. جنهن آدميء جيڪي جو ڪجهه عمل ڪيو هوندو برو يا چڱو ان جي موافق بدلو لهندو اڳتي الله تعالي جو فضل آهي جو تقصير معاف ڪري ڪنهن به طرح سان درجو بلند ڪري ڪم انهن جا پنهنجا جيڪي هوندا نه اهي اوترا هوندا باقي فضل آهي جو الله تعالي انهن کي مٿي ڪري پنهنجن سان ملائيندو وڏن سان امددناهم بفاڪهة ولحم مما يشتهون ۽ مدد ڪنداسون اسان انهن کي ميون سان اضافو ڪنداسون امددنا معنيٰ اضافي ڪرڻ جي به آهي

يتنازعون فيها، ان ۾ تڪڙو تڪڙو جهٽي وٺندا پيالن کي، معنيٰ هو هڪدم پيالا پيا وٺندا کائڻ ۽ استعمال ڪرڻ جي لاء مرغوبات کي پوري حاجت سان گهرندا. لا لغو فيها ولا تاثيم، ان ۾ بڪواس نه هوندي، نه ڪي ڪو گناهه جهڙو هوندو معاملو. بڪواس ان ڪري نه هوندي جو نشي وارو شراب ته ڪونه هوندو، اثم گناهه به اتي نه هوندو، ڇاڪاڻ ته ماڻهن کي تسلي هوندي. تنهن ڪري گناهه ڇا جي لاء ڪن؟ فتور عقل جو نه هوندو ۽ سستي اخلاق جي نه هوندي. فتور عقل جي ڪري ماڻهو لغو ڳالهائيندو آهي ۽ سستي اخلاق جي ڪري اخلاق جي ڪري ماڻهو گناهه ڪندو آهي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي سڀ شيون اتي ڪونه هونديون. بلند مرتبي ۽ عزت سان اهي رهندا ۽ هڪ ٻئي کان پيالا جهٽي ۽ وٺي ۽ پيئندا، هو هن کان هو هن کان، مطلب ته مان کي ڏي ته مان استعمال ڪريان. اها هنن جي بي تڪلفي ۽ خوش طبعي هوندي.

جو انهي نوڪر نوڪر آلودگي ۾ مبتلا ٿي ويندو آهي، ڪپڙا ڌپڙا يا هن جو جسم ڪم جي ڪري خراب ٿي پوندو آهي، خدمت جي ڪري ڪجهه ملوث ٿي پوندو آهي، فرمائي ٿو ته اهڙا هوندا ڄڻ ته هميشه نئون موتي آهي جيڪو توهان ڪڍيو ٻاهر غلاف کان آلودگي خدمت جي نه هوندي انهن تي اثر نه هوندو اقبل بعضهم علي بعض يتساءلون متوجهه ٿيندا ڪيترا هڪ ٻئي تي پڇا ڪندا هڪ ٻئي کان. ۽ احوال وٺندا دنيا جا يتساءلون هڪ ٻئي کان پڇا ڳڇا ڪندا دنيا جي حالات جي قالوا انا ڪنا قبل اسان هياسون اڳي في اهلنا مشفقين پنهنجي گهرن ۾ ڊڄندا اسان اڳي دنيا ۾ پنهنجي اهل ۾ ۾ ڊڄندا هياسون من الله علينا پوء الله اسان تي احسان ڪيو وقانا عذاب السموم الله تعالي اسان کي باهه جهنم جي جيڪا تيز آهي اها ته نه پر هواء ڪوسيء کان به الله تعالي اسان کي بچايو رب تعاليٰ انهن کي جنت ۾ پهچائيندو پري پري ڦيرائي، جيئن جهنم جي انهن کي بوء به نه اچي. سموم چئبو آهي گرم هوا کي. انا ڪنا من قبل ندعوه هن کان اڳي اسان هن کي سڏيندا هئاسين. انه هو البر الرحيم بيشڪ الله تعاليٰ مهربان آهي، رحمت وارو آهي، لطيف آهي، خير هن جو عام آهي، رحمت هن جي وسيع آهي، ۽ پنهنجي ٻانهن تي پهچندڙ آهي، انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ سان هنن جو تعلق هوندو، اهي الله تعاليٰ هنن کي پنهنجي فضل سان اتي جنت ۾ آرام ڏيندو. فذڪر فما انت بنعمت ربڪ بڪاهن تون خوب ٻڌاء قرآن ماڻهن کي سمجهاء الله جو دين ٻڌاء ناهين تون پنهنجي رب جي نعمت سان ڪاهن، ڪاهن چئبو آهي جادوگر کي، ۽ جيڪو ڪهانت ڪري، جنن جي چوڻ ڪري ڪي ڳالهيون ٻڌائي، يا مجنون هجي، جيڪي جو اچيس ذهن ۾ اهو چئي ڇڏي، مجنون کي حقيقت ڪا نه هوندي آهي ڳالهائڻ ۾، معنيٰ تون اهڙو ڪلام ڳالهاء جيڪو تحقيقي رب جو ڪلام آهي، ان سان نصيحت ڏي، قرآن وحي الاهي سان آيل آهي، ڪنهن شيطان ۽ جن جي ڳالهه ڪانهي، ڪاهن شيطانن سان تعلق رکندا آهن، ۽ مجنون وري اهو ائين ديوانو هوندو آهي، پنهنجي ذهن جو غلام. جيڪي اکر اچيس چئي ڇڏي، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها ته ڳالهه ڪانهي، تنهنجو ڪلام حقيقي تحقيقي ڪلام آهي، تنهن ڪري اهو پنهنجي اصول ۽ بنيادن تي انهن کي تون سمجهائيندو رهه. ايڏا شائسته جملا، بهترين ڪلام، عجيب پيرائي جون سمجهاڻيون، حاڪمانه حڪم، عجيب ۽ نتيجه خيز ڪردار، اهي چرين جا ڪم آهن.

قرآن بيان ڪيو آهي جو هر هڪ وادي ۾ ٽڪر کائيندا آهن ۽ ڀٽڪندا آهن، ڪڏهن ڀٽن ۾، ڪڏهن جهنگن ۾، ڪڏهن درياهن ۾، ڪڏهن ڪهڙي حالت ۾، پيا وهمي طرح سان رلندا آهن شاعر ويٺا ته هڪ هنڌ هوندا، اهو ڀٽڪندڙ شاعر انهي جي هلاڪت جو انتظار ڪريو، ڏسو ته ڪاٿي ٿو هلي اهو آخر هلاڪ ٿئي. معنيٰ ڪهڙي واديء ۾ ٿو وڃي اهو بيهي اها معنيٰ بأي واد هلڪ شاعر جو شان هڪڙو اهو هوندو آهي ٻيو يقولون ما لا يفعلون ڪردار هن جو کوٽو شاعر ڳالهه ڪندو اهڙي جو چئبو ته سائين رستم داستان ۽ اسفنديار کان به مقابلي ۾ وڏو آهي بهادري بيان ڪندو ته سبحان الله ۽ وري جي عشق جي ڳالهه ڪندو ته چئبو ته صفا تيلڙيون ٿي ويو هوندو ان سڪ ۽ محبت ۾، پر جو ڏسندؤ ته پنجن مڻن جو همراهه هوندو ڀاري، پر وري شعر اهڙا چئندو جو ائين سمجهبو ته ڪو هي اٿارڻ وهارڻ ۾ به ٻين جو محتاج آ، اهڙو ضعيف ٿي ڳري چٽ به ٿي ويا. سو رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته ڪافر پيا چون ته بابا جان شاعر هوندو ڪوڙيون ڳالهيون ڪندو يا ته هوندو اجايون بي سود هيڪريون ڳالهيون ڪندڙ جيئن ڪوڙا قصا ڪهاڻيون شاعر وجهي پنهنجي مڙئي شعر چون اهه احسن اوست چون اڪذب اوست احسن او شاعر جو شعر جيئن ڪوڙو هوندو آهي تيئن سهڻو هوندو آهي تنهنڪري ڇڏي ڏيوس ته ڏسون پاڻهي نتيجو اهو نڪرندو ڪافرن اهي لفظ چيا. ام يقولون شاعر يا چون ٿا شاعر آ انتظار ٿا ڪيون انهي جي ريب المنون منون زمانو ريب گردش ان جي زماني جي گردش جو انتظار ٿا ڪريون جيئن شعراء هلاڪ ٿي ويا حوادث زماني جي ۾ گردش ۾ اچي ويا ائين هي به دهر جي گردش ۾ اچي ويندو منون معنيٰ دهر ريب معنيٰ گردش قل تربصوا نبي تون جواب ڏين چئين ته توهان انتظار ڪريو ٺيڪ آ انتظار ڪريو جيڪي توهان جو منهنجي هلاڪت جي تمنا آهي ته منهنجي هلاڪت جي تمنا ڪريو. فاني معڪم من المتربصين مان به جيڪو قرآن توهان کي ٻڌايو آهي ان جي نتائج جي انتظار ۾ آهيان. ڊجو اهو قرآن ڪريم جيڪي به حڪم ٻڌائي ويو آهي پيشين گوئيون ڪري ويو آهي اهو انجام توهان ڏسندؤ ته کلي ٿو پوي نه ڪير ٿو ڪامياب ٿئي توهان به انتظار ڪريو اسان به انتظار ٿا ڪريون ٿيو ائين آخر نتيجا نڪتا، مڪي مڪرمه جي سورت آهي، لڙايون ٿيون، جنگيون ٿيون، ڪاميابيون الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي ڏنيون، ڪافرن جو حال برو ٿيو، هي سڀ واقعات ٿيا. ام تامرهم احلامهم ڇا انهن کي حڪم ٿا ڪن انهن جا عقل، بهذا انهيء ڳالهه جو، ام هم قوم طاغون يا هڪڙي قوم آهي سرڪش،

باقي جيڪڏهن غور ڪري ڏسن ته الله جو قرآن ظاهر آهي ته خيال هن جو غلط آهي. فلياتوا بحديث مثله جي ائين آهي ته پوء اهڙي ڪا ڳالهه به کڻي ٺاهين ٻيو ته مشڪل ته ڪانهي في فلياتوا بحديث مثله آڻين ڪا اهڙي ڳالهه ٻي به پاڻ ٺاهي ان ڪانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء يا اهي پيدا ڪيا ويا آهن بنا ڪنهن شيء جي هنن کي جو پيدا ڪيو ويو آهي ته بنا ڪنهن شيء جي پيدا ڪيو ويو آهي معنيٰ خالق ڪونه هو ڪو هنن کي جو ٺاهيو ويو آهي ته ڪو خالق ڪونهي جي خالق آهي ته پوء ته هي خالق جو ڪلام آهي بس ٻيو مخلوق جو ڪلام ته هن جي جنس کان ئي ناهي جو هي ڳالهائي نٿا سگهن تهان ڇا مون ٺهيا آهيو اٿو ڪو خالق اٿو ڪو الله ڪو ڪو مالڪ ڪونه جي چوندا ها چئو ته هن جو ڪلام آهي ٻيو جيڪڏهن مخلوق جو ڪلام هجي ها ته ڪيو مقابلو

يا پيدا ڪيو اٿن آسمانن ۽ زمين کي بل لا يوقنون پر هي يقين ڪونه ٿا ڪن آسمان زمين ڇا جو الله جي پيغمبر جي ڳالهيون نٿا مڃن پيا هي ڪهڙو عقل آهي هنن کي ام عندهم خزائن ربڪ يا تنهنجي رب جا خزانا آهن هنن وٽ ام هم المصيطرون يا مصيطر آهن مصيطر چئبو آهي مهيمن غالب هن تڪوين جي مٿان معاملو تدبير امر جي ڪري نگهباني جي ٿي چئجي، مهيمن معني نگهبان، توهان نگهبان آهيو ڇا؟ داروغا ٻاروغا آهيو ڇا توهان ڪائنات جا؟ تڏهن به توهان جو موقعو آهي، همت ڪيو بڻائي ڏيکاريو وري به ايڏو تصرف ۽ ايڏو اقتدار جيڪڏهن توهان کي آهي ام لهم سلم يستمعون فيه يا انهن کي ڪا آهي ڏاڪڻ جنهن ۾ ٻڌي ٿا اچن مٿان ٻڌي ٿا اچن ته هي قرآن شريف اهو ناهي

ولکم البنون توهان کي وري پٽ آخر اهو ڪهڙو فيصلو آهي توهان جو رب تبارڪ وتعاليٰ جي لاء چئو ٿا ته ڌيئر اهي توهان کي نٿيون وڻن توهان کي وري پٽ ٿا وڻن اها تقسيم توهان جي جيڪا آهي سا سمجه ۾ ٿو اچي ته توهان کي پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي آڏو فرمانبرداريء ۾ سر جهڪائڻ ڪسر شان جي نظر ٿئي ٿي پنهنجو شان گهٽجي ويندو تنهنڪري انهيء الله سائين جي آڏو ڪيئن ڪنڌ جهڪائبو؟ ۽ وري تهان درجو بلند وري پنهنجو ائين ٿا ڪيو ته هن کي ڌيئر آهن اسان کي پٽ آهن آخر پٽن واري جو درجو بلند آهي رب ٿو فرمائي ته هي تهان جو عقل آهي ائين ٿا ڳالهايو پنهنجي درجي ۽ عزت کي بلند ڪرڻ جي لاء اها دعوا ٺيڪ آهي ائين به ٿيندو آهي ڇا ته ماڻهو ڌيئن وارو ڪمزور هجي ۽ پٽن وارو طاقتور هجي ظاهر سراسر سمجه ۾ ته ائين ڄڻو اچي ٿو ڪافرن کي پر ائين واقعي ته ڪونهي

ام عندهم الغيب يا ڪو ڳجهه جي خبر توهان وٽ آئي آهي فهم يڪتبون پوء توهان اها ڳجهه جي خبر لکي رکي آهي اٿو جنهن جي بنياد تي توهان ڳالهايو ٿا ڇا خود رب تعاليٰ توهان ڏي وحي موڪليو آهي يا پيغمبرن وانگر الله تعاليٰ توهان کي پنهنجي راز تي ظاهر واقف ڪيو آهي يا توهان الله تعاليٰ جي طرفان ڪجهه لکي آيا آهيو ام يريدون ڪيدا يا ڪريو ٿا رڳو مڪر فالذين ڪفروا هم المڪيدون جن شخصن ڪفر ڪيو پوء اهي ئي آهن مڪر ڪندڙ. ڪافر مڪار آ ٻي ڳالهه ڪانهي ڪا. پيغمبر حقيقت ٻڌائيندڙ آ. توهان داء پيچ انهيء سان کيڏو ٿا. مڪر فريب ۽ ڪوڙيون تدبيريون انهيء سان ڪيو ٿا. هن جي هلاڪت جي لاء توهان هزار سوچيو ٿا پر اهي سڀ توهان جون شرارتون آهن. الله تعالي توهان جي انهن حرڪتن کي پورو ڪندو. ام لهم اله غير الله خدا کان سواء ڪي مالڪ حاڪم اٿو؟ سبحان الله الله پاڪ آهي عما يشرڪون تن شين کان جيڪي جو توهان رب سان شريڪ ڪريو. الله تعالي ته پاڪ آهي توهان جي انهن حرڪتن کان. بلند آهي گهڻو مٿي آهي. توهان جو پرهه به نه پهچي. توهان جو ذهن ۽ خيال به نه پهچي. ان يروا ڪسفا من السماء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهڙا ڪوڙا آهن هي ۽ مڪذب جو هي ته قرآن پاڪ ۾ هنن کي ٻڌايو ٿو وڃي نبي جي زباني پر جيڪڏهن آسمان منجهان وڏو هڪڙو ڪو اسان پليٽ ڪو ٽڪرو ڪيري وجهون مٿئون هيٺ ڪرندو ايندو نه ته به تيسي تائين چوندا ته اهو ڪڪر آ ڪو جيڪو هيٺ جهڪندو اٿس ائين نه چوندا ته بلا ڪا اسان جي مٿئون ڪري ٿي ڇپ ڇپ کي به حالي ڪڪر چئي ٽارائي ڇڏيندا جيسي وڃي مرن ان کان اڳ ۾ ايمان ڪونه آڻيندا جڏهن ڏسندا آسمان تان ڇپ ڪرندي ته به چوندا ته هي ڪڪر آهي هڪڙو تهه به تهه آهي جيئن هن چيو هو نه دلي هنوز دور است مٿئون ڪيس حملو احمد شاهه ابدالي دلي هنوز دور است دلي اڃا پري آهي ڀاء ائين پئي پنهنجي عيش ۾ وقت گذاريائين نشي ۽ شراب ۾ لشڪر ۽ آفت پيا اچنس ته به چئي ٿو اڃا پري آهي هي به ائين ٿا چون، الله جي عذاب کي ڏسي چوندا ته اڃا پري آ، ڇا ڪندا؟ پنهنجي حال جي عافيت تي ماڻهو خوش آهن، مستقبل ۾ جيڪو عذاب ماڻهن تي سنڀريو آ، ان جي پرواهه ڪانهي ڪا. اسان جي قوم جي به هن وقت اها حالت آ. موجوده حڪومت پوري ملڪ جي دشمن آهي، جيڪي سازشون ڪري ٿي، جيڪي هو تياريون ڪري ٿي، ماڻهن جي ختم ڪرڻ جي لاء، انهن کي مسخ ڪرڻ جي لاء، انهن کي قبضي ۾ آڻڻ جي لاء. اها هڪڙي وڏي ڇپ آسماني ڪري رهي آهي ماڻهن جي بد ڪردار ۽ بد عملي ۽ بد عقيدي جي ڪري هو چون ٿا ته دلي هنوز دور است غلط ڳالهه آهي صفا اها پوء جي ائين آهي ته الله پناهه ڏي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي الله تعالي فرمايو ته اها قوم جيڪا قرآن پاڪ جو انڪار ٿي ڪري تنهنجي قوت ۽ تنهنجي مستقبل کان خطرو نه ٿي رکي فذرهم پوء ڇڏين حتيٰ يلاقوا يومهم تيسين جڏهن ملن هلي انهي ڏينهن کي الذي الذي فيه يصعقون جنهن ڏينهن ۾ هنن جي مٿان هنن جي مٿان وڄ ڪيرائي ويندي هنن جي مٿان جنهن ڏينهن وڄ ڪيرائي ويندي صاعقة چئبو آهي وڄ ڪيرائڻ کي معنيٰ جنهن ڏينهن هنن کي موت ڏنو ويندو تيسين ڇڏين ڀلا اها معنيٰ يوم لا يغني عنهم ڪيدهم يعني هنن جو مڪر ۽ جيڪو اڄوڪو مڪر ڪفايت نه ڪندو ڪنهن شيء جي لا يغني نه ڪفايت ڪندو عنهم ڪيدهم انهن جو مڪر ڪنهن شيء جي پوء اڄوڪا مڪر انهي ڏينهن ڪهڙا ڪافي ٿيندا. اڄ ته انڪار ڪري مڙئي ٿا چون ته ناهي ٽارين ٿا ولا هم ينصرون نه ڪي هنن جي ڪا مدد ئي ٿيندي جو چئجي ته ڪا انهن کي مدد ملي جهڙي طرح سان ڪنهن پاسي ڏانهن ماڻهن کي ڪمڪ پهچندي آهي جي مدد پهچندي آهي پويان ائين به ناهي. الله جو قهر الاهي جڏهن اچي قوم تي پوندو آهي، هوش حواس رهندو ويندو آهي ختم ٿي. بدر جي معرڪي ۾ ائين ٿيو. اهڙي سخت سزا انهن تي آئي جو اهي هوش حواس ختم ٿي ويا. ستر ماڻهو انهن جا مري ويا، ستر گرفتار ٿي ويا. وڏي تباهي انهن جي لاء اچي وئي تنهن وقت. وان للذين ظلموا جن ماڻهن ظلم ڪيو آهي عذابا انهن جي لاء عذاب آهي دون ذلڪ اڃا ٻيو پريون ڏينهن هتي ته نه پر پريان به عذاب آهي.

فانڪ باعيننا صبر جي معنيٰ آهي تيستائين صبر ڪري انهي ۾ منتظر رهه ۽ تون بيشڪ اسان جي نگاهن ۽ نظرن ۾ آهين انڪ باعيننا معنيٰ تون محفوظ آن اسان وٽ ۽ ڪو فرق ڪونهي ان ۾ تون اسان جي نگاهن ۾ محفوظ آهين تو تي ٻيو ڪو اثر ڪونه پوندو ڪنهن جو به الله تعاليٰ فرمائي ٿو والله يعصمڪ من الناس الله توکي محفوظ رکندو ماڻهن کان جو اهي ماڻهو اٿي توسان ڪو ايذاء ڪن يا ڪا تڪليف ڏين اها نه ٿيندي ڪا مصيبت اهي انهن جي هٿ ڪانهي جيڪا تو تي آڻيندا اهو رب تبارڪ وتعاليٰ جو پنهنجو فضل ۽ ڪرم آهي جيڪو توسان شامل حال آهي سبح ۽ تون تسبيح پڙهه الله جي پاڪائي بيان ڪر انسان مجاهد انسان جي لاء رب تبارڪ و تعاليٰ جي آڏو جهڪڻ تسبيح پڙهڻ تعريف ڪرڻ اها وڏي ۾ وڏي

پوء ڄڻ انهيء ۾ استغفار به ٿي ويو. استغفار چئبو آهي رب تبارڪ وتعاليٰ کان ڪيل گناهن جي معافي يا ڪيل سستين تي سختيء کان معافي. اها معنيٰ يا ٻي معنيٰ هيء ته استغفرالله ربي جو مطلب هيء ته الله اسان کي تون ڍڪجانء گناهن کان کي غفر بمعنيٰ ستر جي معنيٰ غفر جي جي ترڪ جي معنيٰ ته ڪيل گناهه معاف غفر به جي معنيٰ ستر ته پوء معنيٰ اسان کي گناهن کان ڍڪي محفوظ رکجانء.

ڪلما هڪڙا اکر آهن، زبان جي مٿان هلڪا آهن جو ماڻهو چئي ته گهڙيء ۾ چئي وڃي پر ان جي اها هلڪائي لازم نه ٿي ڪري ته ڪا حقيقي هلڪائي ان جي آهي ته ثقيلتان في الميزان الله تعاليٰ جي ترازو ۾ تمام ڳورا آهن اهي ان جو وزن وڏو آهي حبيبتان الي الرحمان رب تعاليٰ کي ڏاڍا پيارا آهن ائين الله تعاليٰ کي ڳوريون شيون ڪيتريون ڪائنات جون ان جي پرواهه به ڪانهي پر هن ۾ الله جي تعريف تحميد اهو وڏي ۾ وڏو هن جو آهي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فرمائن ٿا ته اهو سبحان الله وبحمده ۽ سبحان الله العظيم آهي بخاري شريف جي روايت آئي آهي. ومن الليل رات جو به اٿ رب تبارڪ وتعالي جي عبادت ڪر حصو رات جو مراد تهجد جو وقت آهي. فسبح انهيء رب جي تعريف ڪر، تسبيح ڪر، وادبار النجوم ۽ ستارن جي پٺي ڏيڻ وقت، جڏهن ستارا پٺيرا ٿي هلن، غروب ڪن، تنهن وقت ۾ تون پنهنجي رب جي تسبيح ۽ تعريف ڪر، اهو هڪڙو وڏو مقام آهي، انهيء کي مضبوط ڪر، پوء جنهن شخصن کي اهو مقام حاصل آهي، انهن کي ڪاميابي آهي، جيڪي به جماعت جا ماڻهو آهن، تحريڪي انسان آهن، جن کي انقلاب آڻڻ جو احساس آهي، انهن شخصن کي تسبيح تحميد، قيام الليل ۽ رات جي گذرڻ جي وقت ذڪر، اهي سڀ شيون انهن کي لازم آهن، اهي ڪرڻ گهرجن. انهي ۾ انسان جي هڪڙي روحانيت کي صفائي ايندي آهي، همتن ۾ قوت ايندي آهي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جيڪي اسان جي راهه ۾ محنت ڪندا آهن، اسان انهن کي رستا کوليندا ڏيندا ويندا آهيون. جڏهن جو صفا رستو بند ٿي وڃي، الله تعاليٰ رستو کولي ڇڏيندو آهي. حضرت موسيٰ عليه السلام محنت ڪئي، رب تبارڪ و تعاليٰ رستو کوليو، فاضرب بعصاک البحر، سمنڊ کي لٺ هڻ، فانفلق، چيرجي پيو. ائين رستا الله تعاليٰ مجاهدن کي کولي ڏيندو آهي، جڏهن دنيا ڏسي ته صفا انڌوڪار آهي، هن جي لاء اتي شاهراهه آهي. دعا آهي ته الله تعاليٰ اسان کي توهان کي ڪامياب ڪري.

سمجهه ۾ اچي ٿو ته اسراء جو ٻيو حصو جنهن کي معراج ٿو چئجي ان جو بيان هن ۾ آهي سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي

۽ محققين جي اها راء آهي. جيڪي محتاط شخص آهن اهي وري فيصلو ٿا ڪن اڌ جو هڪڙو اڌ جو ٻيو سفر ته هڪڙو ئي آهي هڪ رات ۾ ۾ بهرحال اهو الله جي حوالي اسان توهان کي مذاهب ٻڌايا واو آهي قسم جو جيئن دستور قرآن پاڪ ۾ آهي الله تعاليٰ شيء جي اهميت ڏيندو آهي يا ڪو ان ۾ نڪتو رکيل هوندو آهي. النجم اذا هوا قسم آهي تاري جو جڏهن لڙي پوي. هوا معنيٰ لڙڻ هڪڙي معنيٰ هوا معنيٰ لهڻ غروب جي معنيٰ ۾ به اچي زوال جي معنيٰ ۾ به اچي طلوع جي معنيٰ ۾ هوا ڪونه ايندو آهي هوا چئبو آهي مائل ٿيڻ کي، جهڪڻ، هاويه چئبو آهي اهڙي شيء کي، اهڙيء کڏ کي جيڪا هيٺ ڪيري ڪڍي. تنهنڪري هوا جي معنيٰ زائل ٿيڻ زوال ۾ ۽ جهڪي پوڻ غروب ۾، پوء ٻه مطلب ٿيندا. جيڪڏهن جهڪي پوڻ غروب ۾، پوء معنيٰ هيء ٿيندي ته، اهي ستارا، شاهد آ ستارو جڏهن جو جهڪي پيو غروب ۾، لهي ويو. معنيٰ جيڪي ملل سابقه هيا ۽ اديان قديمه هيا، ان قديمه اديان، دينن، جو هاڻي زوال ٿي ويو، انهن جو زوال شاهد آ هن ڳالهه تي. ته توهان جو نبي نه ڪو گمراهه آهي نه ڪو بي راهه آهي. ضل چئبو آهي گمراهه کي جنهن جو رستو گم ٿي وڃي ڀلي وڃي غويٰ چئبو آهي بي راهه کي ۽ ۽ ضل چئبو آهي گمراهه

تنهنڪري هينئر اڳين دينن تي هلڻ لاء سلوڪ لوصول الحق غلط حق جي وصول لاء اڳين دينن تي هاڻي ماڻهو هلي اهو ائين آهي جيئن لٿل ستاري تي سمت کي وٺي ۽ پوء پنهنجي سفر جي راهه کي اختيار ڪجي دنيا جي جهان ۾ سفر جي راهه اختيار ڪرڻ لاء

وهو بالافق الاعليٰ منجهان سمجهه ۾ ٿو اچي ته هاڻي شمس نبوت جيڪو اڀريو آهي، جيڪڏهن ڪي ستارا موجود هجن به لڙيل هجن رڳو يا هجن فضا ۾ پر جڏهن شمس نبوت اڀريو ته هي جيڪو شمس السماء آهي، آسمان جي سج جي هوندي ستارا گم ٿي ويندا آهن، تنهن ڪري اهي ڪم نه ايندا هاڻي سج ڪم ايندو. اها معنيٰ به ڪئي اٿن. پوء اڳتي آهي بحث معراج جي. هڪڙو افق ادنيٰ ٻيو افق اعليٰ. معراج جي رات نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم افق اعليٰ تي ويا.

مان هڪڙي مرد کي ڏٺو ڪرسيء تي اڇن ڪپڙن سان هيٺ لهي آيو. هو مون کي اچي ضمني غطني غطةً شديدةً مون کي ڀاڪر پاتائون سخت ڀاڪر پايائون. پائي پوء مان کي چيائين اقرا. مان چيو ما انا بقارئ. وري پوء مون کي ضمني ضماً شديداً پوء وري زور ڏني حتيٰ بلغ مني الجهد انتها درجي تڪليف تي پهتس.

۽ عقل محتاج مادي ڏي ذات ۾ محتاج مادي ڏي ڪونهن. تدبير ۽ تصرف ۾ ذات ۾ محتاج مادي ڏي ڪونهن. اهو هنن جو جنس آ، ما به الاشتراڪ. ما به الامتياز آهي ته نفس ناطقو تدبير ۽ تصرف ۾ محتاج محتاج مادي ڏي ٿيندو آ ۽ ملڪ تدبير ۽ تصرف ۾ محتاج مادي ڏي نه ٿيندو آ.

باقي تدبيرات ۽ تصرفات جيڪي ٿين ٿا بشريت ۾ سي محتاج مادي ڏي آهن تنهن ڪري هاڻي حضور انور صلي الله عليه وسلم سان جيڪو هن ضم ڪيو اتصال ڪيو ان جي لاء ته جيئن ملڪيت واري جيڪا شدت تقدس جي آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن سان اتصال ڪري ۽ سندن نفس ناطقي کي حجر بحت جي

پوء ان ۾ گز يا تير وجهي پوء جڏهن ڇڪبو ته ٻئي پلؤ ويجها ٿيندا سوڙها ۽ هيڏي ڌاڳو ڇڪبو ويندو ڇڪبو ويندو زاويو ڪندو ويندو تان جو گوني ڪنڊ کان به ڇڪجي پنجيتاليهه پنجيتاليهن جي درجي کان به ويجهو ٿي ايندو هيترو پري ٿيندو نه ڇڪجي گز ته هوندو آهي ڊگهو ته ڪمان جا جيڪي ٻئي پاسا آهن مٺ کي تهان اڌ سمجهو هڪڙو هي پاسو ٻيو هي پاسو ٻه ڪمانون هونديون

اهو جيڪو انهي تجلي جي مٿان چوڌاري گهيرو ڪيل هو، پوء مان کي اتان ذات باري تعاليٰ جو ۽ معبوديت جو مشاهدو ٿيو، پوء مان ان جي لاء جهڪي پيس. هي آهي هڪڙو خاص حديث شريف جيڪا اهو تڏهن جيڪا تجلي ٿئي ٿي، قرب ٿئي ٿو، ان قرب کان بعد اهڙي طرح جي هڪڙي صفت تجليء جي لٿي، جيڪا ڪوهير ۾ گهيرو ڪيل هئي، نبي سائين جن فرمائن ٿا ان سدرة المنتهيٰ تي مان انهيء ڪوهير تي سجدو ڪيو، معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ جي ذات جو ڪنهن طرح ظهور ٿيو جنهن کي سجدو ڪيو ۽ جبرائيل سان جيڪو اتصال هو سو انهيء جي لاء تياري هئي.

تنهن ۾ جو ٿورو چڪو کڻي ٻيو وجهجي ته صفا ڀرجي وڃي، ان جي اها معنيٰ ناهي ته ٿوري چڪي ڪو اضافو نه ڪيو انهي کي اضافو ڪيو ويو. اهڙي طرح ملڪيت جيڪا هئي ۽ تقدس جبرائيل عليه السلام جو هيو حضور انور صلي الله عليه وسلم جي انهي مشاهدي ۾ اضافو ڪيو ويو. پوء الله تبارڪ وتعاليٰ جي درگاهه ۾ فرمائن ٿا ته خررت لها ساجدا مان انهي جي تجلي جي لاء مان جهڪي پيس سجدي ۾.

پوء اتي ما زاغ البصر وما طغيٰ نبيء جنهن شيء کي ڏٺو ان ۾ زيغ نه هيو، زيغ چئبو آهي ميلان کي، اما الذين في قلوبهم زيغ معنيٰ ڏنگ، نظر کي ڏنگ نه هو، معنيٰ جنهن شيء کي ڏٺو ائين نه، وما طغيٰ ۽ اها نظر پرتي پرتي وڃي، ڇو ته اها شيء اهڙي هئي جو اها پار ڪرڻ جهڙي ڪانه هئي، جو نظر اتان طغيان ڪري پرتي ٽپي وڃي. بندي جي نظر ان وجود ۽ تجلي اعظم تي طغيان ڪري اهو ناممڪن آهي. حد ان جي احاطي ۾ آڻي اهو ناممڪن آهي. هي حضرت مولانا سنڌي رحمت الله عليه جو نظريو آهي جيڪو مان پيش ڪيو معراج جي متعلق ايترو ئي ڳالهايان ٿو بس.

پڇيون ته هل رايٰ ربنا ربه نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ليلة اسري به جنهن رات اسري به نبي سائين کي چيو جنهن رات سير ڪرايو ويو الله تعالي کي ڏٺائون ته پاڻ ٿا فرمائن نور هڪڙي روايت ۾ ۾ انيٰ اراه نور انيٰ اراه نور آ

لفظن جي معنيٰ اها آهي وما ينطق عن الهويٰ معنيٰ جيڪا نفس جي خواهش جيئن توهان کي ٿيندي آهي پوء جيڪي وڻندو اٿو ڳالهائيندا آهيو نبي ائين ڪونه ڳالهائيندو آهي ان الا وحي يوحيٰ معنيٰ قرآن پاڪ جيڪي ٻڌايو اٿن الله جي طرفان وحي ٿيو آهي اهو ٻڌايو اٿس يا نبي سائين جن جيڪي به ڳالهائيندا هئا الله جي طرفان وحي ٿيندو هو ڳالهائيندا هئا سوال پيدا ٿيندو آهي ته حضور سائين جن فرمايو آهي هڪڙي دفعي تابير مسئلي ۾

ته رب تبارڪ و تعاليٰ اسباب ڏي به توجه ڏياريو آهي، اهي به مقدر مقرر ٿيل آهن قدرت جي طرفان. اها جيڪا جفتي آهي ڪائنات ۾، خلقنا الزوجين، هر شيء کي جوڙو ڪري پيدا ڪيو آهي، انهي جو ثبوت هو، ان کي ڪاٽڻو نه هو. اڳ ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ائين ڪيو، ان کان بعد مسئلو وري ٻيهر فرمايائون ته توهان اونئين ڪريو، تنهن جي معنيٰ هڪڙي تحقيق حق جي اظهار حقيقت جو ٿيو

جو ان جي مٿان نور پيا وسن، سدرت المنتهيٰ تي جبرائيل عليه السلام جو آشياني هئا، اها ان جي مٿان عجيب عجيب قسم جا نور هئا، فرمائن ٿا ته نبق جيڪي ان جا هئا ته قلال هجر، هجر هڪڙو بحرين جي ڀرسان علائقو آهي اتي مٽ ٺهندا آهن تمام وڏا، فرمائن ته ايڏا جيڏا مٽ هجر بحرين جا. ايڏا ان ۾ ٻير هيا ۽ عجيب قسم جا پتنگ ان جي مٿان اڏرن پيا. عجيب حسن ۽ جمال هو. اهو سارو مقدمو هو. پوء آيو زبابو. زبابي ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ ذات جو ملاحظو ڪيو ۽ ما ڪذب الفؤاد ما رأيٰ دل سان ڏسڻ ٿيو. مگر دل جو ڏسڻ اهڙو غالب هيو جو اکيون ان ۾ مغلوب ٿي ويون. ۽ ائين ڏسڻ ٿيندو آهي. دل جو ڏسڻ حس مشترڪه جو ڏسڻ مڙئي قريب آهي. پر حس مشترڪه سان ڳالهائڻ، اهو هڪڙو تحقيقي جزو آهي انسان جو، جيڪو حاڪم جزو ڪونهي. اصل دل حاڪم آهي، الا ان في الجسد لمضغه، تنهنڪري دل جو نالو ورتو ويو آهي. الله حڪيم آهي، آساني سمجهڻ ۾. ڳالهه اصل هيء آهي، اکين جي مغلوب هجڻ جو مثال ٿو ڏيان. جڏهن توهان. آسمان منجهه مينهن کي ڪرندي ڏسندا آهيو ته غور ڪري ڏسندؤ ته ليڪا نظر ايندؤ ڦڙين جا حالانڪه ڦڙي ته ايترڙي آهي جيڪا هيٺ اچي ٽٻڪو ڪندي آهي پاڻي ۾ يا مٽي تي ننڍڙي هوندي آهي مان سمجهان ٿو ته گول هن جو سوت جيترو به ڪونه هوندو يا سو بس ايترو وڌ ۾ وڌ ۽ اها جڏهن ڪرندي آهي ته اتان کان وٺي ليڪ ڪندي ايندي آهي توهان کي ڌاريون ليڪون ڏسڻ ۾ اينديون آهن ۽ هڪڙي هڪڙي ڦڙي جي ليڪ آهي

فضا ۾ به ليڪو ڪونهي ڇو ته فضا ۾ هتي آ هتي آ هتي ائين لهندي ٿي پئي جاتئون نقل ٿي ڪري اتي گم ٿي وئي جاتي پهتي اتي موجود آ وري اتئون ڇڏي ٻي جاء تي آئي ٽي جاء تي آئي چوٿي جاء تي ڳالهه ڪرڻ ۾ درجا ٿا ڏجن مگر هوء ته مسلسل ٿي اچي ان مسلسل اچڻ ۾ پوئين جيڪا جاء آ نه اسان جون اکيون ڏسن ٿيون حس مشترڪي ۾ اهو هن جو اها جاء ٺهي ٿي، وري اک ڏسي ٿي ٻيء جاء کي، اها جاء اڃا ڊٺي ڪانهي ته وري ٻيء جاء تي آئي، وري ٽين جاء تي آئي، چوٿين جاء تي آئي، حس مشترڪي ۾ اها ليڪ ٺهي ٿي پوي جيڪا اندر دماغ ۾ قوت آهي اسان جي، اتي اهو ليڪو ٿو ٺهي، پر اهو حس مشترڪ جو انهي ليڪي تي ڏسڻ ايڏو غالب آهي جو تون اکين سان ڦڙيء کي ليڪو ٿو ڏسين، حالانڪ ڦڙي آهي. اهو آهي خاص مسئلي جو هڪڙو مثال. ٻيو مثال حس مشترڪ جو توهان هڪڙي نوڙيء جو يا ڌاڳي جو ٽڪرو هجي ان ۾ ڪپهڙي ٻڌو ان کي تيل ۾ ٻوڙيو پوء ڏيوس باهه پوء جو انهي ڦيرائيندؤ ته گول ٿي بيهي رهندو توهان جي اکين جي آڏو حالانڪه باهه جنهن جاء تي ٻري ٿي پئي اها جاء هڪڙي آهي ڦرندي ڦرندي ڦرندي ٿي اچي پر تيز ڦرڻ جي ڪري توهان جي دماغ ۾ جيڪا اکين صورت ڇڏي آهي

حس مشترڪ جو ڌوڪو آ، دل ان کي مڃيو آ. رب تبارڪ تعاليٰ کي جڏهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن زيارت ڪئي ته ان زيارت ڪرڻ ۾ اهڙو ڌوڪو نه دل کاڌو هو نه حس مشترڪ کاڌو هو، تحقيقي ڏٺو هئائين متان سمجهو ته اهڙو شعلو جوالو ڏٺو اها ڳالهه. حس مشترڪ جي ڏسڻ کان دستبردار ٿياسين. اکين جي ڏسڻ کان دستبردار ٿياسين. پر اک ايڏو مغلوب آ جو انهي گول دائري کي ٿي ڏسي. دل ايڏو مغلوب آ جو فيصلو ٿي ڪري ته هي گول دائرو آ يا ليڪو آسمان کان اڏي هتي آيو آ. پر آهي غلط فيصلو. رب تبارڪ و تعاليٰ کي نبي سائين جن معراج جي رات ڏٺو انهي ۾ دل اها غلطي نه ڪئي هئي ۽ اک جو مغلوب هجڻ ٿي ويو هو. ڇو ته دل جو ڏسڻ ايڏو غالب هو جو اک مغلوب هئي، پر اک مغلوب ٿي دل کي ڌوڪو ڏيندي آ، هتي اک مغلوب نه هئي دل کي ڌوڪو نه ڏني، ما ڪذب الفؤاد ما رأيٰ دل غلطي نه ڪئي جيڪي ڏٺي خاص ڳالهه آهي اها معنيٰ منهنجي پنهنجي خيالي معنيٰ آهي ان سان ڪو ٻڌل هجي نه هجي تنهن ڪري تهان آزاد

۽ زمين گول آهي ان ۾ ته شڪ ڪونهي زمين گول آهي زمين چورسي ڪانهي ڪا زمين مستطيل ڪانهي ڪا کڏون جبل هيٺاهيون مٿاهيون اهي هن جي گولائي کي ڪون ٿي وڃائن اهو ايترو همالي جبل جيڪو هزارين فٽ مٿي آهي هن جي چوٽي ته الائي ڪيترو مٿي آهي ايورسٽ جنهن کي چوندا آهن مگر اها ان زمين جي قد ۾ ايترو اضافو ٿي ڪري گولائيء ۾ ايڏو نقصان ٿي ڪري جو هٿ هجي ڊگهو هڪڙو قطر انهي تي هيئن گول ڦيرايو اهو ٽيڻو ليڪو ٿيندو معنيٰ ٽي هٿ ڦري ايندا هن تي هٿ هن گول جي ليڪ کان وٺي گول جي ليڪ کان هيڏانهن کان وٺي هيستائين مرڪز کان لنگهي ٿي ان جي مٿان جو هيئن توهان گول ڦيرائيندو

هيٺاهيون مٿاهيون ڪو نقصان ڪونه ٿيون ڪنس. هاڻي انهيء ۾ توهان کي هڪڙي ڳالهه سمجهه ۾ اڃا اچي. اهي مسئلا جيئن ته ڪجهه انهيء علم سان واسطو رکن ٿا، تنهنڪري ٿورڙو مان توجهه ڏياريان. هتي توهان هڪڙو گول سمجهو هن هن جاء تي جتي مان جهت ٿيو آهي، هٿ جهليو آهي، يا هيء جيڪا مٿئون بتي ٻري ٿي انهيء ۾ گول سمجهو هڪڙو وچ ۾ پورو. ان مان جو ليڪا ڪڍندو ٻاهر ته ٻاهر جيڪي ليڪا نڪرندا سي انهيء نقطي مرڪزيء ۾ ته سڀ مچ ٿيندا پر ٻاهر ته خلاصا ٿي بيهندا نه. جيئن آڱريون هڻجي ٿو. هاڻي انهن کي هڪڙن ئي ڇڪي هيڏي آڻجي ته هتي تريء ۾ هڪ ٽٻڪو جهڙو ڪجي ته اتي سڀني جا ليڪا هيئن اچي بند ٿي ويندا. جيڪي مرڪز کان ليڪا نڪرندا آهن ٻاهر ٻاهر خلاصا ٿيندا آهن. هي جيڪي ماڻهو اسان اوڀر کان اولهه ڏي بيهارياسي انهن سڀني جا پير هيٺ ان مرڪز ۾ هڻو ليڪا ڪڍي ۽ ان جي سر کان مٿي اڀو ليڪو ڪڍو اهي افق ۾ هڻو، ائين مٿي خلاصا ٿي ويندا، مرڪز ۾ وڃي سڀ مچ ٿيندا. اها ڳالهه مان هڪڙي حيثيت مقرر ڪرڻ جي لاء توهان کي ٻڌائي. هاڻي هڪڙو ماڻهو آهي، هڪڙي ماڻهو جي دماغ تئون ائين اسان ليڪو ٿا ائين ڦيرايون، جيڪو پيرن جي وچئون نڪرندو، مرڪز کي چيريندو، زمين جي هيٺئون ڦيرائي ٻه اڌ ڪري وجهي زمين کي. ان کي چئبو آهي افقي، خط افقي. اهڙا خط افقي هر هڪ جي سر تي مستقل هوندا آهن. زمين ۽ آسمان جاتي ملي ٿو انهي کي به افق چئبو آهي. افق ٻه ٽي قسم ٿيندا آهن. پوء هر هڪ ماڻهو جي پنهنجي سر جو افق جدا ٿيندو. ڇو ته پير هيٺ لڳندا، مٿو پري ٿيندو، تنهن ڪري افق هر هڪ جو جدا آهي. توهان ايئن جيڪڏهن غور ڪندو ته هاڻي توهان کي سمجهه ۾ ايندو. جيئن هزارين ليڪا هيٺ رهندا ٿا وڃن، ٽڪرا ٽڪرا ٿيندا ٿا وڃن.

۽ سائين خط جوهري ته پوء وري نقطو جوهري، نقطو به عرض آ، خط به عرض آ، سطح به عرض آ، اعراض جي گڏ ڪرڻ سان ڪو به جوهر وجود ۾ نه ايندو آ، ڪيترا به رنگ سفيد رنگ ملايو نه ته ان منجهان جوهر نه ٺهندو وري به رنگ